ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ການຊື້ເຮືອນຊື້ຊານບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍດາຍທ່ານເອີຍ ມັນເປັນການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳທີ່ມາກມາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ບັດນີ້ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີມີໂຄງການຊົດຊ່ວຍຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດທຳອໍໃນຊີວິດ ນີ້ແມ່ນວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຈະຊົດຊ່ວຍຜູ້ຊື້ເຮືອນຫຼັງທຳອິດໃນລາຄາທີ່ມີຂອບເຂດທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ ແລະ ຕ້ອງມີເງິນມັດຈຳ 5% ຂ ອງລາຄາເຮືອນທີ່ຈະຊື້ ໃນປະເທດ Australia ລາຄາບ້ານເຮືອນໃນລັດຕ່າງໆບໍ່ຄືກັນ ຈາກແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນທີ່ຈະຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດເຖິງ 10,000 ຄົນຕໍ່ປີ ຈະສາມາດຊື້ບ້ານເຮືອນໄດ້ໂດຍ ມີເງິນມັດຈຳພຽງແຕ່ 5 ເປີເຊັນຂອງລາຄາເຮືອນທີ່ຈະຊື້ ແລະ ລັດຖະບານ Australia ຈະຄ້ຳປະກັນເງິນ deposit 15 ເປີເຊັນຂອງລາຄາເຮືອນທີ່ຈະຊື້ນັ້ນ ທະນາຄານ ຫຼືວ່າຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນຊື້ເຮືອນນັ້ນ ຕ້ອງການເງິນມັດຈຳ 20 ເ ປີເຊັນ ນີ້ແປວ່າເຮົາຕ້ອງມີ 5 ເປີເຊັນ ແລະ ລັດຖະບານຊົດຊ່ວຍເຮົາ 15 ເປີເຊັນ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນແມ່ນວ່າໄດ້ເງິນ deposit ຫຼືວ່າເງິນຖອກຄ່າລາຄາເຮືອນ 20 ເປີເຊັນຕາມທີ່ຕ້ອງການ ນີ້ແປ ວ່າ ເຮົາຕິດເງິນຕິດຄຳລັດຖະບານ 15 ເປີເຊັນຂອງລາຄາເຮືອນ ແລະ 85 ເປີເຊັນແມ່ນຕິດຜູ້ໃຫ້ຢືມເງິນ ຍ້ອນທີ່ວ່າເຮົາມີເງິນຖອກມັດຈຳແລ້ວ 5 ເປີເຊັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານນັ້ນ ໃນແຕ່ ລະປີມີພຽງແຕ່ 10,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໂສດຕ້ອງມີລາຍໄດ້ບໍ່ກາຍ 125,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ຄູ່ຜົວເມຍແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 200,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ໂດຍທີ່ລາຄາບ້ານເຮືອນທີ່ຈະຊື້ນັ້ນບໍ່ໃຫ້ກາຍລາຄາທີ່ບົ່ງໄວ້ດ້ວຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ສຳລັບ Sydney ບໍ່ໃຫ້ກາ ຍ 700,000 ໂດລາ Melbourne 600,000 ລາຄາບ້ານເຮືອນໃນຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນປະເທດ Australia ມີຢູ່ວ່າ Sydney ແມ່ນ 700,000 ໂດລາ Melbourne 600,000 Brisbane 475 Perth 400,000 Adelaide 400,000

300 ພັນໂດລາ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ອີງຕາມ CoreLogic ມີຢູ່ວ່າ ລາຄາບ້ານເຮືອນຕ່າງໆທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວໃນເດືອນ 9 ສາກົນ ປີ 2019 ມີຢູ່ວ່າ ສຳລັບ Sydney ຢູ່ໃນລະດັບ 805,000 ໂດລາ Melbourne 635,000 ໂດລາ ສະຫຼຸບແລ້ວ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຊື້ເ ຮືອນຊື້ຊານຫຼັງທຳອິດທຳອໍຂອງເຮົາ ແມ່ນວ່າເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຈະຊື້ບ້ານເຮືອນຫຼັງທຳອິດທຳອໍຂອງເຮົາ ຕາມລາຄາທີ່ຖືກບົ່ງໄວ້ສຳລັບແຕ່ລະບ່ອນລະທີ່ ມີເງິນມັດຈຳສຳລັບລາຄາເຮືອນທີ່ຈະຊື້ນັ້ນ 5 ເ ປີເຊັນຂອງລາຄາເຮືອນ ລັດຖະບານຈະຊົດຊ່ວຍ 15 ເປີເຊັນຂອງລາຄາເຮືອນທີ່ຈະຊື້ ເພື່ອຈະມີເງິນ 20 ເປີເຊັນເປັນເງິນມັດຈຳໄປມັດຈຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ຢືມເງິນ ແລະ ເຮົາຕ້ອງມີລາຍໄດ້ຕາມທີ່ບົ່ງວາງໄວ້ ຕົວຢ່າງສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນໂສດ ຕ້ອງມີລາຍໄດ້ປະຈຳປີທີ່ຈະຖືກເກັບພາສີອາກອນໄດ້ ບໍ່ກາຍ 125,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນຄູ່ແມ່ນ 200,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ສຳລັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆແມ່ນບໍ່ ຊາບນຳ ດັ່ງກ່ຽວກັບເງິນ deposit 15 ເປີເຊັນທີ່ລັດຖະບານຊ່ວຍນັ້ນ ແມ່ນຟຣີບໍ ຫຼືວ່າຕ້ອງໃຊ້ຄືນໂດຍບໍ່ມີຂີ້ດອກ ຫຼືວ່າໃຊ້ຄືນໃນຍາມໃດກໍໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຊາບສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນທີ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ ນ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 10,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ແປວ່າໃຜຮ້ອງຂໍກ່ອນກໍຈະຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງກ່ອນ ຢ່າລືມວ່າພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາເລຍມີບໍ່ຫຼຸດ 20 ລ້ານຄົນແລ້ວເດີ້ທ່ານເອີຍ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງ ທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ